مقصد پورو ٿيو ايترو مقصد صغير ۽ ڪبير جو جيڪو امتياز آهي سڀ انهي طرح پيو ڪن صغيرو گناهه ان کي چئبو آهي جو ڪبيري گناهه ڏانهن امداد ڪري هلي پهچائي جيڪڏهن هلي پهچائين ته هي صغيرو اهو ڪبيرو پر جيڪڏهن رڳو ايترو ئي مقصد هيو جو رڳو ڏٺائين ٻيو مقصد نه هو رڳو ٻڌائين هاڻي ڪبيرو تنهن ڪري صغيرو ۽ ڪبيرو پاڻ ۾ تقابل جي اندر نسبتي آهن

استعمال نه ٿي ته اها تصديق ٿي پئي ته هي صغيرو آهي ٿي وئي ته ڪبيرو ۽ ڪبيري ۾ اهي جيڪي معدات هيا اهي سڀ صغيرا ٿي ويا هاڻي هي ڪبيرو ٿيو والفرج يصدق جي معنيٰ پوء ائين ٿي پوندي اٿلي قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم اي نبي تو مومنن کي ٻڌاء اکين پنهنجن کي جهڪائن

اهڙي طرح هٿ سان ڪا شيء کڻي ٿي، هٿ ٿورو ظاهر ٿي پيو، انهي کان غض بصر ڪرڻو پيو. اهڙي طرح ڪنهن پاسي ڏي ڏسي توجه ڪري ٿي ۽ اهڙي هن جون اکيون يا ٿورڙو منهن ظاهر ٿي پيو، اها مجبوري آهي، انهي ۾ ظاهر ڪندڙ کي گناهه ڪونهي پر غض بصر واري کي فرض آهي ته نه ڏسي، غض بصر جو ٿيندو ئي ڇڏي. ان جي هيء معنيٰ ڪانهي ڪا ته منهن ۽ هٿ پير اگهاڙا ڪن ته پوء اسان کي غض بصر جو موقعو ملي، اکين بند ڪرڻ جو موقعو ڪڏهن ملي جڏهن عورت جو منهن کليل هجي، نه ته نهي آهي عاجز کان. اهو هڪڙو اصولي سوال ڪندا آهن مولوي.

عرب انهيء ڳالهه کي ائين ٿو سمجهي جيئن پهرين ڳالهه ڪئيسين اها غلط آهي. هن جي علماء مصر جي هن اها ڳالهه ڪئي آهي مگر غلط آهي. پنهنجي زينت کي ظاهر نه ڪن الا لبعولتهن مگر مڙس انهن جي آڏو هٿ پير منهن ظاهر هجي او آباء بعولتهن، ۽ مرد وٽ جيڪا عورت آهي هن لباس لڪم وانتم لباس لهن الله تعاليٰ تڏهن هن جو بيان فرمايو اڳ اڳ ۾ انهن جو ٻڌايو انڪشاف عورت جو پهريون جنهن شخص تي ٿئي ٿو اهو مرد آهي جنهن جي لاء ٻيو ڪو به درجو ڪونهي تحفظ جو هن لباس لڪم وانتم لباس لهن جيڪو انسان لباس پهري ويٺو آهي ان کان پاڻ کي ڇا ڊڪيندو عورت جو مرد لباس آهي مرد جو عورت لباس آهي تنهن ڪري الله تعاليٰ ٻڌايو

ته اهو ايترو هاڻي انهن جي لاء احاطي ٿي پئي ته ابنائهن، سندن پٽ، ابناء بعولتهن، و اخوانهن، ڀائر برادر، بني اخوانهن، اتهون ٻيو ٿيو هڪڙو، هڪڙو نڪاح جو مسئلو ٿيو، لبعولتهن، ٻيو عدم نڪاح جو مسئلو، نڪاح نه ٿئي. استثناء هڪڙي آهي ٻن جزن تي شامل، معنيٰ هڪڙا نڪاح وارو جو بنا جنهن جو نڪاح حرام ان وارو، نڪاح حلال، نڪاح حرام، انهيء تضاد تي استثناء آهي، مستثنيٰ جيڪا اچي ٿي سا انهيء قسم جي آهي. جن سان نڪاح حلال آهي، ٿي ويو نڪاح، ان جي لاء به گهڙڪا نڪاح ۽ جن سان نڪاح نٿو ٿئي انهن جي لاء به گهڙڪا نڪاح پر مرد جو گهڻو هن جي ۾ هيڏو سارو فرق آهي ڇو ته مرد لباس آهي تنهن ڪري اهو لباس اهڙو آهي جو لڪ به ان لباس جو ٻئي کي نٿو لڳي تنهن ڪري حفاظت باقي جسم تي ٿي وئي او نسائهن يا انهن مردن جون مردن جون عورتون ڀائٽي جي زال

ائين هي ته هنن کي ڏسڻ ٿيو ته نسائهن ۾ ۾ داخل ڪونهن هن خاندان جون عورتون او ما ملڪت ايمانهن يا جيڪي ٻانهيون آهن جن جا هٿ مالڪ ٿيا آهن اهي او التابعين غير اولي الاربت من الرجال يا جيڪي ڪڍ ٿا لڳن نه غرض رکندڙ مردن منجهان اربت غرض غير اولي معنيٰ نه غرض رکندڙ نه غرض رکندڙ مرد من بيان غير جو مطلب هي ته اهڙي قسم جا هڪڙا ٿيندا آهن ماڻهو ضعفا ڪمزور کاڄي قسم جا ماڻهو جن ۾ ڪنهن ڪنهن قسم جي قوت نه هجي ۽ اهڙا عقل جا سادا سودا اڌ چريا جيڪي ائين هلندا گهمندا وتن گهرن ۾ انهن کان به حجاب جي ڪا ضرورت ڪانهي او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء پويان علت ٻڌائي وئي آهي غير اولي الاربت من الرجال اها به علت ٻڌائي وئي جن کي جن مردن کي حاجت ڪانهي ڪا عورتن جي

غير اولي الاربت جو مطلب هي آهي ته هن ۾ ايترا نقص هجن جو رجال ۾ جيڪي به حاجتون هونديون آهن اهي هنن ڪونهن کي مرد جي نظر هوندي آهي مرد جي طلب هوندي آهي مرد جي ڪيفيت هوندي آهي ان کان بعد پوء مرد جي مردمي آهي هنن ۾ ٻيون ڪيفيتون سڀ آهن مگر مرد واري رڳو هڪ حيثيت هنن ۾ ڪانهي حديث پاڪ ۾ اها ڳالهه اچي ٿي هيت نالي جو کدڙو هوندو هو. بيبي ام سلمه جي گهر ۾ اچي ويٺو پوء اهو ڳالهه پيو ڪري بيبي حفصه کي پيو چوي ته پنهنجي ڀاء کي چئو ته جڏهن طائف فتح ٿيو ته ام غيلان اتي هڪڙي عورت آ اها تان گرفتار ڪري ايندو ڇو ته مسلمان گرفتار ڪري ايندا

ولا يضربن بارجلهن ۽ پنهنجي پيرن کي به زور سان ڌڪ هيٺ نه هڻن ته متان ان جو کڙڪو سڙڪو ٻاهر نڪري ليعلم ما يخفين جيئن معلوم ٿئي اها شيء جيڪا مخفي ٿيون رکن من زينتهن پنهنجي زينت ۾ جيڪا شيء مخفي رکن ٿيون اها به زيور وغيره ٻيو ته ان جو آواز ماڻهو جو ميلان ٿئي اوڏانهن بسا اوقات توجه وڃي ۽ اهو ئي ميلان ۽ توجهه بسا اوقات آواز جي ٻڌڻ يا صورت جي ڏسڻ جو سبب بڻجي پوندو آهي يا ٻيو نه ته به نفساني خواهشات جو محرڪ بڻجي پوندو آهي جو محرڪ ٿي پوندو نفساني خواهشات جو تنهن ڪري پنهنجي ان قسم جي اوزارن کي به بند رکن توبوا الي الله جميعا سڀ الله جي پاسي متوجه ٿيو توبه ڪريو ايه المؤمنون اي مؤمنو لعلڪم تفلحون ته يقينن توهان ڪامياب ٿي وڃو

جڏهن ان ڳالهه ڪيس، سائين! مان هڪڙي عورت جو سڱ ڇڪيو آهي، فرمائين ته نظرت اليها. اي مغيره! تو ڏٺو آهي ان کي؟ چين ته لا يا رسول الله! فرمائن ته فانظر اليها، فانه احريٰ ان يؤدم بينڪما، لايق آهي ته توهان ۾ محبت کي دوام ڏي، ڇو ته تون جيڪڏهن ان کي ڏٺو هوندو ۽ ڏسندينس ته پوء ڏسڻ کان پوء ڄڻ تو ان کي اختيار ڪيو، تنهنڪري توکي ايڏو حادثو پيش نه ايندو، جو پوء توهان جي طبيعت ۾ انهيء جي ڪري پريشاني پيدا ٿئي، تنهنڪري ڪنهن نه ڪنهن طرح ان کي ڏسي ڇڏ.

انهن جا به نڪاح ڪرائي ڇڏيو جو اهي نڪاح تمام لائق هن، ٻانهي هجي ٻانهو هجي لائق سمجهو حقوق زوجيت کي ادا ڪري سگهندا، ان جو نڪاح ٿي وڃي ته اهو ٺيڪ آهي، ائين نه ٿئي ته مغرور بڻجي توهان جي خدمت کي ڇڏي ويهي رهن ته پوء اهو به ٺيڪ نه آهي ۽ توهان جي خدمت ۾ نقصان ڪن والله واسع عليم الله تعاليٰ واسع ڪشادگي وارو آهي مطلب هي آهي ته جنهن ٻانهي جي توهان خدمت ڪريو ٿا کاڌو پيتو توهان وٽ کائي کائي ٿو ان شادي ڪرائيندو ته ٻيا ٻه ماڻهو ٿي پوندا هاڻي الله تعاليٰ ان جو رزق پورڻ سان ڪيو وليستعفف الذين لا يجدون نڪاح ڀل ته بچائن پاڻ کي اهي شخص جيڪي نه ٿا لهن نڪاح کي، نه ٿو سامان ملي هنن کي نڪاح جو، حتيٰ يغنيهم الله جيستائين الله تعاليٰ هنن کي غني بڻائي، من فضله پنهنجي فضل سان، تيستائين اهي پاڻ کي محفوظ رکن ۽ تقويٰ ۽ پرهيز ۾ رهن. ائين نه ٿئي ته پنهنجي نفس جي خواهش ۾ شيطان جي چوڻ تي غلطي ڪري انسان پنهنجي پوري زندگي جو هڪڙو مقدس درجو ٽوڙي رکي، انهي ڳالهه کان پاڻ کي ماڻهو محفوظ رکي. مرد جيڪڏهن پنهنجي انهيء عزت کي محفوظ رکي ٿو ته پوء هن جي اها دعوا آهي ته سندس نسل تي انهيء قسم جو تقدس پوي جيڪڏهن دعوا آهي اها دعوا الله تعاليٰ هن سچي ڪري دعوا نه آهي بلڪه دعا آهي پر اهو شخص جنهن کان پنهنجي زندگي ۾ اهڙي غلطي ٿي آهي ته پنهنجي پوري نسل تي ان تقدس جي لاء دعا ته ڪري سگهي ٿو پر دعوا نٿو ڪري سگهي دعا ۽ دعويٰ ۾ فرق آهي. دعويٰ آهي دعوت، دعا ته الله تعاليٰ ڪندو آهي، اها ته هر ڪنهن کي گهرڻ چڱي آهي، پوء غلط هجي ماڻهو يا صحيح هجي، باقي دعوت ۾ تقدس جي جيڪا دعويٰ آهي سا اها ان جي نه رهندي. اهڙيء طرح عورت، مگر عورت جي جيڪا دعوت آهي سا ايڏي ڪانهي، ڇو ته نسل جي دعوت هوندي آهي مرد جي لاء،

والذين يبتغون الڪتاب جيڪي ٻانها توهان کان دستاويز گهرن ٿا مما ملڪت ايمانڪم والذين جو بيان آهي يعني اهي ٻانها جيڪي توهان جي هٿ جا مملوڪ آهن فڪاتبوهم انهن کي دستاويز لکي ڏيو ان علمتم فيهم خيرا جيڪڏهن توهان انهن ۾ ڪا ڀلائي ڏسو ٿا نيڪي ڏسو ٿا ته سٺو آهي ان کي مکاتب ڪيو دستاويز لکي ڏيو رقم ڏئي توهان کان آزاد ٿي وڃن آتوهم مال الله الذي آتاڪم الله وصيت ٿو ڪري

ته پوء اسان جي نفعي ۾ نه اينديون، توهان دنيا جي حياتيء جو سامان ٿا گهرو پيا، اها معنيٰ يا اها معنيٰ ته پاڻ وٽ توهان هن کي برائي ڪرائي هن جا پئسا ڪمايو دنيا جي زندگيء ۾ اهو غلط ڪم توهان نه ڪجو. من يڪرههن جيڪو انهن تي زبردستي ڪندو فإن الله بعد اڪراههن غفور رحيم الله تعاليٰ هن کي مجبور ڪرڻ کان بعد انهن جو غفور رحيم آهي توهان هن کان برائي ڪرائي آهي اها توهان جي توهان جي مٿان گناهه آهي

الله تبارڪ وتعالي هنن آيتن ۾ مٿي گذريل نصيحتن کان بعد هڪڙو مثال ٻڌايو آهي ۽ فرمايو اٿس ته اڳي اسان آيات مبينات موڪليا هئا ۽ اڳين قومن کي اسان هدايت ڪئي وعظ ڏنو نصيحت ٻڌائي جن ان جي فرمانبرداري ڪئي، سي بچي ويا، جن بي فرماني ڪئي، انهن جي عذاب کي ڏسي عبرت حاصل ڪريو. بي فرماني جو نتيجو خراب آهي الله تبارڪ و تعاليٰ هر وقت هر قوم کي هدايت ڏني آهي هدايت نور آهي علم نور آهي جيڪي شخص هدايت ۽ علم تي هلن ٿا اهي نور سان منور آهن جن شخصن هدايت ڇڏي گمراهي اختيار ڪئي انهن جي لاء ڪو نور ڪا روشني ڪانهي پوء ائين سمجهجي ته ڄڻ الله تعالا انهن جي لاء ڪو نور نه ڪيو ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور جنهن جي لاء الله تعاليٰ روشني نه ڪئي پوء ان جي لاء ڪو روشني ڪانهي، جنهن جي لاء الله تعاليٰ هدايت نه ڏني ان کي هدايت نه ٿي. مطلب آهي انسان پنهنجي صلاحيت کي ضايع نه ڪري. تڪليف پهچندي ائين سمجهبو ته ڄڻ الله تعالا هن کي نور ڪونه ڏنو نسبت اوڏانهن ڪبي جنهن نور منجهون ڪم نه ورتو ۽ زيان ڪيائين ته پوء چئبو ته ڄڻ هن کي نور هيو ڪونه اهو آهي مثال گمراهه جو باقي رب تعاليٰ جيڪو نور ڏنو آهي هڪڙو نور خاص آهي ٻيو عام آهي خاص نور آهي ايمان جو جيڪو مليو آهي مومن کي عام نور آهي انسان جو جيڪو مليو آهي انسان کي ان ۾ الله تعاليٰ اها صلاحيت رکي ته هو الاهي احڪام کي قبول ڪري الاهي حڪم اهي وحي الاهي سان نازل ٿين ٿا الله جي طرفان جيڪو نور اچي ٿو اهو هڪ سلطاني نور آهي انسان ۾ رب تبارڪ و تعاليٰ اهڙي هڪڙي صلاحيت رکي آهي جنهن کي تشبيهه ڏني اٿس فانوس سان، بتيء سان، ڏيئي سان. پوء انهي ۾ جو چڻگ لڳي پئي ته ٻري. ايترو سامان هوندو چڻگ لڳائبي ته ٻري پوندي. بتي به نه هجي. جي بتي آهي ته فانوس ڪونهي، فانوس به آهي، بتي به آهي، تيل ڪونهي، توهان ان کي جيڪڏهن تيلي ڏيندؤ ته روشني نه قبول ڪندو. الله تعاليٰ انسان کي ائين نه ڪيو آهي. اهو سڄو سامان هن کي ڏنو اٿس. وحي الاهي اچي ٿو، اچي هدايت اها وٺي سڄو روشن ٿي پئي ۽ جي ان هدايت کي به قبول نه ڪري هن پنهنجي فطرت جو جيڪو تيل هو سو ساڙي ڦٽي ڪيو آهي زيان ڪري وهائي ته پوء روشني ڇا کي لڳي انسان جي خوشبو آهي اها هڪڙي ڏنل شي جنهن رڳو وقت تائين محفوظ نه رکي جيڪر هدايت هن کي پهچي ها ته قبول ڪري ها ائين به نه اهو هڪڙو عام مثال انسان ذات جي لاء

جنهن تي اهي لاٽون ۽ ڪرڻا پون ۽ پوء ان جو انعڪاس عڪس موٽي اک تي لڳي، اهو ٿيو مظهر لغيره. جڏهن جو اهي روشني جا ڪرڻا ٻاهر نڪتا، اهي ظاهر بنفسه ٿيا. وري جڏهن ان جي روشني پوئتي موٽي اچي جليده تي پوي، جليده چئبو آهي اک جي هن ٻاهرين پردي کي، شيشي کي. اها صورت انهيء تي اچي چمڪي، اها مظهر لغيره ٿي، پر جي نور اندران نه نڪري ها ته اها صورت ايڏي پوئتي پوي ئي ڪونه ها، جي پوي ها ته ڏسڻ ۾ نه اچي ها. جئين به اهڙيء طرح سج ان جي روشني پوي ٿي، هيٺان هڪڙي سطح آهي زمين جي، انهيء تي روشني پوي ٿي، پئجي پوء موٽ ٿي کائي.

بهرحال زيد عدل وانگر اهو حمل پوء صحيح ٿيندو جيئن چئبو زيد عدل الله نور معنيٰ روشن ڪندڙ آهي معنيٰ بهرحال اها ٿيندي روشن ڪندڙ آهي آسمان ۾

قديم ۽ حادث جي تعلقات ۾ متقدمين گهڻو انتشار رکيو آهي قديم ۽ حادث کي ملائيندڙ شي وجود آهي جهڙي طرح مخلوقات ۾ مادي ۽ غير مادي شيء کي ملائيندڙ به وجود آهي. ملڪوت غير مادي شيء آهي. ان جو ثبوت ٿيندو روح جي تسليم سان. روح کي ڪير تسليم نه ڪندو؟ جيڪي به زنده ويٺا آهيون انهن ۾ ڪا هڪڙي قوت آهي

وجود هڪڙي اهڙي چادر آهي جيڪا عدم جي مقابلي ۾ جيڪا شيء ان وجود جي چادر ڍڪي عدم کان ٻاهر نڪري هر موجودات سان ان ۾ ان قدر ۾ مشترڪ رهي حدوث ۽ قدم به ان وجود ۾ مشترڪ آهن ۽ اهو حدوث انهيء قدم کي ملوث ڪونه ٿو ڪري. وڏو سمونڊ توهان هڪڙو محسوس ڪريو موج به آهي ان ۾ ڦوٽا به آهن آبشار به آهن اهي سڀ توهان کي بحر بيڪنار ۾ نظر اچن ٿا وري جيڪڏهن اهو سڪون ڪري ته نه ڪو بهه، نه ڪو موج، نه ڪو حباب، نه ڪو آبشار. قديم جي وجود ۾ حادث کي اها حيثيت ملي ٿي پر قديم ان حدوث سان ملوث نه ٿيو قديم ۾ جيستائين موج هئي تيستائين انهن جو وجود نظر آيو پئي ڪو غير ڪونه هو، فاني هو فنا ٿي ويو. مگر ان کي سمجهڻ ڏکيو ٿو هن موجود شيء کي ان وجود سان جيڪو قديم وجود آهي ان سان مناسبت ۾ غلطيون ڪيون هڪڙن چيو ته حلول آ انهيء ڳالهه کي نه سمجهيا جيڪا مٿي بيان ڪئي حلول ٻه قسم هڪڙو سرياني ٻيو طرياني سرياني حلول پاڻي چڻو رکو گڏي اهو سارو پاڻي چوسي ويندو چڻو ڀرجي بيهندو ان کي جيڪڏهن توهان ٽڪرا ٽڪرا ڪندؤ ته پاڻي ڏسڻ ۾ ڪونه ايندو مگر چڻو عقيدتاً ۽ يقيناً پاڻي سان ڀريل سمجه ۾ ايندو وجود قديم کي وجود حادث ۾ هندستان جي حڪماء ائين تصور ڪيو پوء اهو حلول مڃيو. پوء اهو حلول گهڻن شين ۾ جيڪي عجائبات کان انهن کي نظر آيون خصوصي انهن ۾ باقي عمومي وڻ ۾ پپر ۾ ڳئون ۾ گوتم ۾ سج ۾ چنڊ ۾ ستارن ۾ ان حلول جا قائل ٿيا سرياني سرايت ڪري آيو آهي ان حادث جي وجود منجهه قديم پاڻ ڇپائي ظهور ڪيو آهي. اهو آهي هندستان جي فلاسفرن جو مذهب. ڄڻ ظرف مڃيون حادث کي قديم جي وجود لاء ۽ ان کي مڪان قرار ڏنو ظاهر غلطي جيڪو وجود مڪان کان، مڪين کان، هر شيء کان مقدم آ، اهو انهن ۾ ڪيئن ٿو ماپي؟ ٻيو ٿيندو آهي حلول طرياني معنيٰ ڪا شيء ٻاهران عارض ٿي جيئن رنگ اچي لڳي سج روشن آهي چنڊ روشن آهي اهو ٻاهران انهن کي نور اچي لڳو آهي اهو به غلط آهي، ڇو ته جيڪا شيء اهڙي ظهور ۾ اچي ٿي اها نظر ۾ محدود ٿي پوي ٿي. اهڙو قديم جنهن جو وجود ازلي ابدي دائمي سرمدي آهي اهو ڪيئن ٿو نظر ۾ محدود ڪري سگهجي تنهن ڪري اهي ٻئي غلط هيا مذهب شاهه صاحب جن انهن سڀني ڳالهين کي خيال رکي الرحمان علي العرش استويٰ مان جيڪا تجلي آهي اها تجلي ورتي آهي ۽ تجلي کي تدلي جي لفظ منجهه ورتو اٿس ثم دنا فتدليٰ فڪان قاب قوسين او ادنيٰ اها تدلي آهي هڪڙو ظهور آهي باري تبارڪ وتعاليٰ جي اسماء جو جو ان اسمن جو اثر تاثير ٿيندي ٿيندي هڪڙي اهڙي حد تي پهچي جو اتي ان کي حدوث لڳي، جيئن توهان کي درياء جي موج جو مثال ڏنم. اهڙي قسم جا تجليات واري واري حادثا آهن الله تبارڪ وتعاليٰ جي رحمت جا، جن غلبو ڪيو آسمان زمين تي. آسمان زمين وجود ۾ آيا ۽ اڄ تائين موجود آهن. شاهه صاحب جن فرمايو ته اهي تجلي مخلوق آ. آسمانن زمينن ۾ جيڪڏهن هجي ته مخلوق جو مخلوق سان تعلق ٿيندو آ. خالق بيچون بي مثال بالاتر آ. تنهن ڪري انهي حدوث ۽ قدم جي درميان ٻيو ته ڪو رشتو ڪونهي، وجود جو رشتو ضرور آهي ته اهو به موجود آهي، هي به موجود آهي. هن ۾ اوليت آهي، اقدميت آهي، اولويت آهي. مگر ذات جو درجو شاهه صاحب جن لکن ٿا ته ذات جو درجو اهو مقدم آهي. ان ذات جي وصف وجود آهي. ذات جي جڏهن وصف وجود ٿيو ته بذات ذات مقدم بذات وصف مؤخر مگر جيئن ته ذات ڪنهن وصف کان خالي نه آهي تنهن ڪري اهو وجود به قديم ٿيو هتي جيڪو الله نور السماوات ظاهر تجلي آهي جنهن جو ظهور آسمان زمين تي ٿيو پوء انهي جا مثال به ڏنل آهن. جيڪڏهن انهي نور کي الله چئجي ته مثل نوره پوء اهو پويون جيڪو مثال ڏنو ويو آهي نه، ليس ڪمثله شيء ان سان ٽڪربو. تنهنڪري هت نور جي معنيٰ الله نه آهي. منور چئو يا اها مخلوق نور تجلي چئو ته پوء تاويل جي ضرورت نه آهي. پوء مٿي تاويل ٿي وئي. اها ڳالهه سمجهه ۾ ٿي اچي.

نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي سيني مبارڪ کي جنهن کي الله تعاليٰ الم نشرح لڪ صدرڪ سان ياد ڪيو آهي قرآن پاڪ ۾ ان سيني مبارڪ کي مثال جاري جي سمجهڻ گهرجي طاق جنهن کي چئجي جارو مثل نوره ڪمشڪاتن فيها مصباح مشڪات چئبو آهي جاري کي ان ۾ هجي بتي پر بتي ائين خالي ناهي رکيل شيشي ۾ پيل آهي شيشو آهي قلب نبي جو قلب اطهر صاف شيشي وانگر مصباح ان ۾ آهي نبوت نبي جو سينو اهو ٿيو مشڪات

ته جاري ۾ هجي بتي يا وٽ يا بتي سمجهو ۽ اها بتي آهي شيشي ۾ شيشو ٿيندو فانوس فانوس رکجي جاري ۾ فانوس ۾ هجي بتي جارو ٿيو سينو نبوت جو شيشو ٿيو قلب نبيء جو مصباح ٿيو نبوت

۽ ان جي مٿان جڏهن اس پوي ٿي ته ٻيا سڀ وڻ هيٺ آهن هن تي اس ٿي پوي. وري لڙي ٿو وڃي سج تڏهن به وري پڇاڙي تائين سايو هن جي مٿان آهي سج جو معنيٰ مڪمل پچي تيار ٿو ٿئي. اهڙي وڻ جو تيل صاف تيل طاقتور هوندو آهي هر هڪ داڻي ۾. رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اها جيڪا نبوت آهي، ايڏي بالا ۽ ايڏي بلند آ جو ان جي مٿان دنيا جي نه اوڀر جو نه اولهه جو ڪنهن ملڪ جو ڪو اثر هن تي ڪونهي پيل انسان ۾ جيڪا بشريت آ ۽ انسان ۾ جيڪا ملڪيت آ اهو هن جو اوڀر اولهه آ هي جيڪا نبوت آهي سا اڃا بالا تر آ جڏهن انسانيت کي وجود ڪونه هو جڏهن ارواح اڃا اهڙا منظم نه ٿيا ها الله تبارڪ وتعاليٰ جيڪو هادي جي تجلي آهي سو رب جي وصف آهي نبوت ان جو نور آهي تنهن ڪري اهو تمام مٿاهون ٿيو ملڪوت کان به مٿاهون ٿيو ناسوت کان به مٿاهون ٿيو اهو اهو نه شرقي نه غربي جو ڪنهن کان متاثر هجي ها اها نبوت يڪاد زيت ان جو تيل ئي جيڪر ٻري پوي لو لم تمسسه نار جيڪر ان کي باهه نه لڳي وحي الاهي جيڪڏهن نه اچي ته اها نبوت خالي به جيڪر دنيا ۾ هدايت جو پيغام ڏئي ۽ روشني ڪري پر وحي الاهي سان اسان هميشه هن کي چڻگ ڏيندا رهياسي ته پوء نبوت جون خبرون دنيا ۾ پکڙي ڏيندي نور علي نور نبوت نور تنهنجي مٿان وحي الاهي نور اها هڪ

هن کي حڪم پهچي ٿو، الله جي طرفان پيغام اچي ٿو ته پوء اها ان جي فطرت اجاگر ٿي پئي ٿي، ٻري پوي ٿي. اهڙي طرح عام انسان ڪافر هجي توڻي مسلمان ان جو سينو بمنزل جاري جي دل بمنزل ان جي شيشي جي جيڪا اندر بتي آهي ۽ ان ۾ جيڪا نور فطرت جو عام انساني نور آهي اهو اهڙي طرح سان چمڪدار ۽ صاف آهي وري جو الله تبارڪ وتعاليٰ جي طرفان ان جي مٿان هدايت ٿي اچي ۽ اها پهچيس هدايت ته نور علي نور جي نه ته هر انسان جي مٿان الله جي معرفت لازم هئي لولا الانبياء لوجبت المعرفة علي العقلاء انبياء جيڪر نه هجن ها

لولا الانبياء لوجبت المعرفة علي العقلاء انبياء نه هجن ها ته به معرفت عاقلن تي واجب هئي ڇو ته هنن جي فطرت ايڏي آهي اهڙو تيل انهن ۾ ڀريل آهي جو جيڪر اهو تيل ئي پيو چمڪي پر جي وري چڻگ لڳي وئي ته هاڻي ته روشني ٿي وئي پوء نور نبوت جو هنن جي مٿان اچي پهتو پيغام الاهي نبيء جي ذريعي ٽيون مثال اهو آهي ائين مثال ٿي سگهن ٿا